هٿون اوهان تي بخل ڪندڙ آهن، پوء جنهن مهل ڀؤ جو وقت اچي، تنهن مهل کين ڏسين ته تو ڏانهن نهاريندا آهن، جو سندن اکيون ان ماڻهو وانگر ڦرنديون آهن، جنهن تي موت جي سڪرات جي بيهوشي پهتي هجي. پوء جنهن مهل جنگ جو ڀؤ لهندو آهي، تنهن مهل غنيمت جي مال وٺڻ تي لالچي ٿي اوهان کي تکين زبانن سان ايذائيندا آهن. انهن ايمان نه آندو، تنهنڪري الله سندن اعمال چٽ ڪيا ۽ اهو ڪم الله کي آسان آهي.